ຕາຍແລ້ວ ແຕ່ນີ້ສຳລັບປະຊາຊົນຮົງກົງແມ່ນວ່າຍັງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ພຽງພໍເທື່ອ ຍານາງແລມເວົ້າວ່າ ກົດໝາຍການຈັບສົ່ງຄົນຮົງກົງໄປປະເຊີນໜ້າກັບນິຕິບັນຍັດຂອງພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນຕ າຍແລ້ວ ຍານາງປະກາດດັ່ງນີ້ຂຶ້ນຍ້ອນການປະທ້ວງອັນໃຫຍ່ໂຕໃນຮົງກົງໂດຍປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ກົດໝາຍນັ້ນ ເປັນຕົ້ນຕໍທີ່ພາໃຫ້ມີການປະທ້ວງນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ຕະຫຼອດມາຢູ່ ໂດຍທີ່ຜູ້ປະທ້ວງທັງຫຼາຍໃນຮົງກົງເວົ້ າວ່າ ການທີ່ຍານາງແລມປະກາດອອກມານັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ກໍຮຽກໃຫ້ຍານາງລາອອກຕຳແໜ່ງການນຳພາການປົກຄອງຮົງກົງດ້ວຍ ກົດໝາຍທີ່ຈະຈັບສົ່ງຄົນຮົງກົງໄປຍັງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫ ຍ່ນັ້ນ ເປັນວິທີການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຮົງກົງຖືກສົ່ງໂຕໄປຍັງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບກົດໝາຍຂອງພັກລັດຄອມມິວນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ນີ້ພາໃຫ້ມີການປະທ້ວງອັນມະຫາສ ານຂຶ້ນ ທີ່ໃນບາງຄັ້ງບາງຄາວເກີດມີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນຍ້ອນ

ປະຊາຊົນຮົງກົງລຸກປະທ້ວງຂຶ້ນຢ່າງໃຫຍ່ໂຕ ເມື່ອກົດໝາຍນັ້ນຖືກສະເໜີອອກມາໃນເດືອນ 2 ສາກົນ ປີ 2019 ນີ້ ໂດຍມີການຢ້ານກົວວ່າ ແຜນການຈັບສົ່ງຄົນຮົງກົງໄປຍັງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຈະນາບຂູ່ລະບົ ບກົດໝາຍຂອງຮົງກົງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂປະເທດດຽວສອງລະບົບ ທີ່ປະເທດອັງກິດ ແລະ ປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ສັນຍາກັນໄວ້ໃນການສົ່ງຮົງກົງຄືນໃຫ້ແກ່ປະເທ ດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຮົງກົງໃຊ້ເງື່ອນໄຂນີ້ຢູ່ຕະຫຼອດມາໃນເວລານີ້ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2019 ນີ້ ຍານາງແລມໂຈກກົດໝາຍນັ້ນໄວ້ ແຕ່ຜູ້ປະທ້ວງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆກໍມີຢູ່ຕໍ່ໄປ ໂດຍມີຜູ້ປະທ້ວ ງປະມານ 2 ລ້ານຄົນລົງຖະໜົນຫົນທາງປະທ້ວງຂຶ້ນໃນຮົງກົງ

ການເປັນຜູ້ນຳການປົກຄອງຮົງກົງ Claudia Mo ສະມາຊິກສະພາຮົງກົງຈາກພັກ Democratic ເວົ້າວ່າ ແລມຕ້ອງປຶກສາຫາລືກັນກັບຜູ້ປະທ້ວງ ເພື່ອຫາເອົາເງື່ອນໄຂເດີນໜ້າ ຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກໍໃຫ້ລາອອກຕຳແໜ່ງຂອງຍານາງ ວ່າຊັ້ ນ ຜູ້ປະທ້ວງກໍຮຽກໃຫ້ມີການກວດສຶກສາເບິ່ງ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບໃຜ ການກະທຳຂອງຕຳຫຼວດຮົງກົງ ທີ່ກະທຳຂຶ້ນໃນໄລຍະການປະທ້ວງນັ້ນ ແຕ່ນີ້ກໍຖືກປະຕິເສດນຳດ້ວຍ ອັນວ່າປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົ ນຈີນ ທີ່ຢູ່ໃນດ້ານຫຼັງຂອງບັນຫາຂອງຮົງກົງນັ້ນ ຮຽກວ່າພຶດຕິການຕ່າງໆນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ເງື່ອນໄຂປະເທດດຽວສອງລະບົບ

ຄົນໃນຮົງກົງຍັງປະທ້ວງຢູ່ຕໍ່ໄປຢູ່ sbs.com.au